SBS Radio ລາວ ມັນເປັນແນວໃດກໍບໍ່ຮູ້ຈັກ ເຊິ່ງວ່າຢູ່ໃນແຂວງຫຼວງພະບາງ ຖືວ່າເປັນປາກົດການອັນໜຶ່ງ ທີ່ວ່ານ້ຳໃນນ້ຳບາກ ປ່ຽນສີເປັນສີຂຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນນີ້ເນາະ ກະເ ປັນປາກົດການນ້ຳບາກປ່ຽນເປັນສີຂຽວເຂັ້ມຕະຫຼອດທັງລຳນ້ຳ ສ້າງຄວາມແຕກຕື່ນໃຫ້ຊາວບ້ານນ້ຳບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກະມີການວິພາກວິຈານກັນເຖິງເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໄປຫຼາຍໆຢ່າງເນາະ ສ່ ວນໃຫຍ່ກະເຊື່ອກັນວ່າເກີດຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ຫຼືວ່າສວນກະເສດຂອງນັກລົງທຶນທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມແນວຂອງແມ່ນ້ຳ ໄດ້ປ່ອຍສານເຄມີລົງສູ່ແມ່ນ້ຳ ຈົນທຳໃຫ້ເກີດປ່ຽນເປັນສີຂຽວເຂັ້ມ ນ້ຳບາກກະເປັ ນລຳນ້ຳສາຂາຂອງແມ່ນ້ຳອູ ມີຕົ້ນກຳເນີດຢູ່ທາງຕອນເໜືອຂອງເມືອງໄຊ ເມືອງເອກຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ນ້ຳບາກກະໄດ້ກາຍເປັນສີຂຽວເຂັ້ມເນາະ ມາຕິດຕໍ່ກັນ 2 ມື້ລະ ຈົນມາເຖິງວັນທີ 8 ມິຖຸນາ ກະສີຂອ ງນ້ຳກະຈຶ່ງກັບ ຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ທ່ານ ສົມຫວັງ ພອນຄຳວົງສາ ເຈົ້າເມືອງນ້ຳບາກ ເປີດເຜີຍວ່າ ຈຸດທີ່ນ້ຳບາກປ່ຽນເປັນສີຂຽວເຂັ້ມຢູ່ໃນເຂດວັງກໍໄຮ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະກະໄດ້ໄຫຼໄປເມືອ ງນ້ຳບາກ ແລະກະເມືອງງອຍ ນອກຈາກນ້ຳທີ່ເປັນສີຂຽວແລ້ວ ອຸນຫະພູມຂອງນ້ຳກະຍັງສູງຂຶ້ນເຖິງ 34 ອົງສາເຊລຊຽສ ເຮັດໃຫ້ພົບເຫັນປາບາງສ່ວນກະລອຍຕາຍຢູ່ ຢູ່ເໜືອນ້ຳເນາະ ຈາກການວິເຄາະເບື້ ອງຕົ້ນ ກະຄາດວ່າການທີ່ນ້ຳປ່ຽນສີອາດບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການ ຫຼືວ່າປົນຂອງສານເຄມີ ເພາະຈຸດທີ່ນ້ຳປ່ຽນສີຢູ່ຫ່າງໄກຂອງຊຸມຊົນ ກະບໍ່ມີໂລງງານອຸດສາຫະກຳຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ຢ່າງໃດກໍຕາມເນ າະ ກະໄດ້ປະສານກັບໜ່ວຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ໄປກວດຫາຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະກະເຝົ້າລະວັງ ກຽມປ້ອງກັນ ຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງທີ່ອາດສິເກີດຂຶ້ນໄດ້ອີກໃນອະນາຄົດ

ຢູ່ທາງເທິງພຸ້ນໄຫຼມາຫຼາຍບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ເພິ່ນເພິ່ນໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ບໍ່ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເນາະວ່ານ້ຳ ນ້ຳ ອ່າ ຝົນຕົກຫຼາຍບໍ່ ຫຼືວ່ານ້ຳມັນຫຼາຍບໍ່ ແຕ່ເທົ່າທີ່ໄດ້ໄດ້ເບິ່ງພາບ ເບິ່ງ ອ່າ ຮູບນີ້ເນາະ ກະຄືເຫັນມີນ້ຳ ນີ້ກໍຍັງຍັງຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ນ້ຳຍັງຫຼາຍຢູ່ ນ້ຳມັນຫຼາຍຢູ່ ແຕ່ແຕ່ວ່າມັນ ມັນ ມັນບໍ່ເຖິງຂັ້ນລະດັບອັນປົກກະຕິຕິ ເພາະວ່າມັນ ມັນ ມັນອາດຈະແຫ້ງລົງ ກວ່າລະດັບປົກກະຕິ ແລ້ວບາດນີ້ອຸນຫະພູມດັ່ງທີ່ທ່າ ນເວົ້າ ມັນ ມັນ ມັນຮ້ອນກວ່າເກົ່ານີ້ ມັນກໍພາໃຫ້ແບັກເຕີເຣຍຫັ້ນເກີດແມ່ແຜ່ລູກ ເວົ້າງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳເນົ່າ ແລ້ວມັນກະເລີຍເປັນສີຂຽວນີ້ ອັນ ອັນນີ້ເພິ່ນໄດ້ກະດູເດົາແບບນີ້ຫຼືບໍ່ ອັນນີ້ກະມີແຕ່ບອກວ່ານ້ຳນີ້ມັນ ເພີ່ມອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນກະເຖິງ 34 ອົງສາ ແຕ່ວ່າສິເກີດຈາກສາເຫດອີ່ຫຍັງນັ້ນ ເພິ່ນກະຍັງບໍ່ສາມາດພິສູດໄດ້ ແຕ່ຕອນນີ້ກະໄດ້ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປກວດຮ່ວມກັນແລ້ວເນາະ ແລ້ວປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຖືວ່າ ຈັ່ງໃດ ແມ່ນຜີສາງບໍ່ ມັນເຂັດມັນຂວາງບໍ່ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ປະຊາຊົນໃນ ໃນພື້ນທີ່ກະຍັງໄດ້ ໄດ້ເວົ້າຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນວ່າ ບາງຄົນກະບອກວ່າໜ້າສິເກີດຈາກຂອງເສຍຂອງໂລງງານອຸດສາຫະກຳ ບາງສ່ວນກໍບອ ກວ່າເປັນພວກສານເຄມີຈາກສວນກະເສດຂອງພວກນາຍທຶນທີ່ເຮັດສວນ ແລ້ວກະປ່ອຍລົງນ້ຳຈັ່ງຊີ້ເນາະ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ